دىڭلارغا بۈگۈنكى دۇنيا ۋەزىيىتىگە دائىر سىياسىي ئىجتىمائىي مەلۇماتلار شۇنداقلا يەنە ئۇيغۇرلارغا مۇناسىۋەتلىك ئېقىم مەسىلىلىرى ۋە قىزىق نۇقتىلار ھەققىدىكى قىسقا خەۋەرلەرنى سۇنىمىز ۋەقە ۋە مۇلاھىزە سەھىپىسىدە ئۆز مۇخبىرلىرىمىز شۇنداقلا ئىختىيارىي مۇخبىرلىرىمىزنىڭ تەييارلىشىدىكى تەپسىلىي خەۋەر ۋە خەۋەر توغرىسىدا يۈرگۈزگەن مۇلاھىزە ئانالىزلىرىنى ئاڭلىتىمىز ئالدى بىلەن ئۆز مۇخبىرىمىز ئۇيغارنىڭ تەييارلىشىدىكى قىسقا خەۋەرلەرنى دىققىتىڭلارغا سۇنىمىز قەدىرلىك رادىيو ئاڭلىغۇچىلار ئۇنداقتا بۈگۈنكى رادىيو پىروگراممىمىزنى ياقتۇرۇپ ئاڭلىغايسىلەر.
ياۋروپا ئىتتىپاقى ئۇكرائىنادىكى ئۇرۇشنىڭ ئىككى يىلغا يېقىنلىشىشىغا ئەگىشىپ خىتاي ۋە باشقا دۆلەتلەرنىڭ شىركەتلىرىگە تۇنجى قېتىم جازا بېرىشنى ئوتتۇرىغا قويغان ئامېرىكىنىڭ سىياسەت ژۇرنىلىنىڭ ئىككى مىڭ يىگىرمە تۆتىنچى يىلى ئىككىنچى ئاينىڭ ئون ئۈچىنچى كۈنىدىكى مەخسۇس خەۋىرىگە ئاساسلانغاندا ياۋروپا ئىتتىپاقى تۇنجى قېتىم خىتاي تۈركىيە ھىندىستان ۋە سېربىيە قاتارلىق دۆلەتلەرنىڭ شىركەتلىرىنى جازالاشنى پىلانلىغان مەزكۇر ماقالىدە دېيىلىشىچە ياۋروپا ئىتتىپاقى خىتاي رەئىسى شى جىنپىڭ بىلەن روسىيە پرېزىدېنتى ۋلادىمىر پۇتىن مەزكۇر ئىككى دىكتاتور تۈزۈم ئوتتۇرىسىدىكى چەكسىز دوستلۇقنى جاكارلىغاندىن بۇيان خىتاينىڭ روسىيەنىڭ ئۇكرائىناغا تاجاۋۇز قىلىشىغا قانداق ياردەم قىلىۋاتقانلىقى توغرىسىدىكى ئۇچۇرلارنى يىغىشقا باشلىغان ياۋروپا ئىتتىپاقى تەكلىپ لايىھىسىگە ئاساسەن روسىيەگە ياردەم بېرىۋاتىدۇ دەپ قارىلىغان تۆت خىتاي شىركىتىنى جازالاشقا تەييارلىق قىلماقتىكەن بۇنىڭدا ياۋروپا شىركەتلىرىنىڭ بۇ خىتاي شىركەتلىرى بىلەن ئالاقە قىلىشى چەكلىنىدىكەن كىيېۋ ئىقتىساد ئىنستىتۇتىغا مۇناسىۋەتلىك ئاقىللار ئامبىرىنىڭ تەتقىقاتىدا ئوتتۇرىغا قويۇلۇشىچە ھازىر خىتاي خوڭكوڭدىكى شىركەتلەر غەربنىڭ جازاسىغا ئۇچرايدىغان جەڭ مەيدانى تېخنىكىسىنى توشۇشتىكى ئەڭ مۇھىم ۋاسىتىچى ئىكەن بۇ يېڭى تەكلىپكە ئاساسەن ياۋروپا ئىتتىپاقىدىكى يىگىرمە يەتتە ھۆكۈمەت مەزكۇر جازا پىلانىغا قوشۇلسا ياۋروپا ئىتتىپاقى تۇنجى قېتىم خىتاي شىركەتلىرىنى ئىككى مىڭ يىگىرمە تۆتىنچى يىلى ئىككىنچى ئاينىڭ ئون ئۈچىنچى كۈنى كوممۇنىزم قۇربانلىرى خاتىرە فوندىنىڭ ئالىي تەتقىقاتچىسى دوكتور ئادرىيان زېنزنىڭ ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكى ھەققىدىكى يېڭى تەتقىقات نەتىجىسى جېيمستون فوندى تورىدا ئېلان قىلىنغان بولۇپ ئۇنىڭدا گېرمانىيىنىڭ داڭلىق ئاپتوموبىل شىركىتى شىركىتى ۋولكسۋاگېننىڭ ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكى بىلەن بىۋاسىتە چېتىشلىق ئىكەنلىكى ئاشكارىلانغان ئىدى. بۇ تەتقىقات نەتىجىسى ئېلان قىلىنغاندىن كېيىن، دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى بايانات ئېلان قىلىپ، ۋولكسۋاگېننى شەرقىي تۈركىستاندىن چىقىپ كېتىشكە چاقىرغان. باياناتتا مۇنداق دېيىلگەن، ۋولكسۋاگېن ئۇزۇندىن بۇيان ئۇيغۇرلارنىڭ كىشىلىك ھوقۇق دەپسەندىچىلىكىگە چېتىشلىق ئىكەنلىكىنى ئىنكار قىلدى ۋە مەسئۇلىيەتتىن ئۆزىنى قاچۇرۇپ كەلدى، لېكىن دوكتور ئادرىئان زېنز ۋولكسۋاگېننىڭ ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكى بىلەن چېتىشلىق ئىكەنلىكىنى دەلىللەر بىلەن ئىسپاتلىدى، بۇ ۋولكسۋاگېننىڭ شەرقىي تۈركىستاندىن چېكىنىش ئۈچۈن بۇرۇلۇش نۇقتىسى بولۇشى كېرەك. باياناتتا يەنە مۇنداق دېيىلگەن، دۇنيا مىقياسىدا ئېتىراپ قىلىنغان ۋولكسۋاگېنغا ئوخشاش شىركەتنىڭ ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىگە چېتىلىپ قېلىشىنى قوبۇل قىلغىلى بولمايدۇ، دېموكراتىك. دۆلەتتە پائالىيەت ئېلىپ بېرىۋاتقان ۋە تەمىنلەش زەنجىرى قانۇنى دائىرىسىدە تىجارەت قىلىدىغان شىركەتكە نىسبەتەن ۋولكسۋاگېننىڭ بۇ ھەرىكىتى قوبۇل قىلغۇسىز ھەرىكەت بولۇپلا قالماي، ئۆز نۆۋىتىدە يەنە ئەخلاقسىزلىق ۋە نومۇسسىزلىقتۇر. ۋولكسۋاگېننىڭ بۇنىڭغا جاۋابكار بولىدىغان ۋاقتى كەلدى. بىر قانچە يىلدىن بۇيان ۋولكسۋاگېننىڭ ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىگە چېتىشلىق. ئىكەنلىكىگە دائىر ئىسپاتلار خەلقئارا ئاخبارات ۋاسىتىلىرىدە ئاشكارىلانغان ئىدى، ئىككى مىڭ يىگىرمە ئىككىنچى يىلى دېكابىردا ئەنگلىيە شېففىلد ھاللام ئۇنىۋېرسىتېتى تەتقىقات گۇرۇپپىسىمۇ ئۇيغۇرلارغا ئالاقىدار يەنە بىر مۇھىم دوكلات ئېلان قىلغان بولۇپ، ئۇنىڭدا دۇنيادىكى ئاپتوموبىل تەمىنلەش زەنجىرىنىڭ ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكى بىلەن كەڭ ئالاقىسى بارلىقى، ئاپتوموبىل زاپچاسلىرىنىڭ ھەممىسىنىڭ دېگۈدەك ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىگە چېتىشلىق ئىكەنلىكى ئوتتۇرىغا قويۇلغان ئىدى.

جەنۇبتىكى ۋىلايەتلەردە خىزمەتلەرنى ياخشى ئىشلەش ھەققىدە يوليورۇق بەرگەندە جۇڭخۇا مىللىتى كىملىكىنى كۈچەيتىپ كىشىلەرنىڭ قەلبىنى مۇجەسسەملەپ مەدەنىيەت بىلەن ئوزۇقلاندۇرۇشنى چوڭقۇرلاشتۇرۇپ جۇڭخۇا مىللىتى ئېڭى تۇيغۇسىنى كۈچەيتىش كېرەك بۇ شىنجاڭنى تەرەققىيات قىلدۇرۇش ۋە ئۇزۇن مۇددەتلىك ئەمىنلىككە ئىگە قىلىشنىڭ ئاساسى دېگەن يىللاردىن بۇيان خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ جۇڭخۇا مىللىتى ئورتاق گەۋدىسى ئېڭىنى مۇستەھكەملەش ۋە شىنجاڭنى مەدەنىيەت ئارقىلىق ئوزۇقلاندۇرۇش دېگەندەك ناملار ئاستىدا مۇستەملىكە ۋە ئاسسىمىلياتسىيە سىياسىتىنى ئىجرا قىلىپ كەلگەنلىكى ۋە بۇ ئارقىلىق ئۇيغۇر ئېلىنى مۇتلەق خىتاينىڭ ماكانى قىلماقچى بولغانلىقى مەلۇم كىشىلىك ھوقۇقنى كۆزىتىش تەشكىلاتىنىڭ تەتقىقاتچىسى مايا ۋاڭ شىنجاڭنى مەدەنىيەت ئارقىلىق ئوزۇقلاندۇرۇش قۇرۇلۇشى توغرۇلۇق قىلغان سۆزىدە خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئاتالمىش مەدەنىيەت قۇرۇلۇشى ئۇيغۇرلارنى خىتايلاشتۇرۇش بۇ ئەمەلىيەتتە ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايەت تۈسىنى ئالغان دەپ كۆرسەتكەن خىتاي كومپارتىيىسىنىڭ باش سېكرېتارى شى جىنپىڭمۇ يېقىندا بېيجىڭدا چىقىدىغان خىتاي كومپارتىيىسىنىڭ ئورگان ژۇرنىلى ئىزدىنىشتا مەخسۇس ماقالە ئېلان قىلىپ جۇڭخۇا مىللىتىنىڭ ئۇلۇغ گۈللىنىشىنىڭ مۇقەررەر ھالدا ھەر قايسى مىللەتلەرنىڭ يۇغۇرۇلۇش داۋامىدا ئىشقا ئاشىدىغانلىقىنى ئىلگىرى سۈرگەن ئىدى دوكتور ھېنرى شاچېسكىغا ئوخشاش مۇتەخەسسىسلەرنىڭ بىلدۈرۈشىچە نۆۋەتتە خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇر ئېلىنىڭ چەت رايونلىرىدىكى يېزا قىشلاقلارغىچە ئۇيغۇرلارنى مەجبۇرىي ئاسسىمىلياتسىيە قىلىش مەجبۇرىي خىتايلاشتۇرۇش ھەرىكىتى تېخى خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ كۈتكىنىدەك نەتىجە بەرمىگەن شۇ سەۋەبتىن خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ بۇ ھەرىكەتنى تېخىمۇ كۈچەيتىش ئېھتىمالى بار ئىكەن ئامېرىكىنىڭ ھەپتىلىك تورىنىڭ ئون ئۈچىنچى فېۋرال كۈنىدىكى خەۋىرىگە ئاساسلانغاندا، نورۋېگىيە ھۆكۈمىتى بىخەتەرلىك مەسىلىسى توغرىسىدا يىللىق دوكلات ئېلان قىلىپ، خىتاي جاسۇسلىرىنىڭ ياۋروپانىڭ ھەر قايسى جايلىرىدا پائالىيەت ئېلىپ بارغانلىقىنى ئالاھىدە تىلغا ئالغان. بۇ دوكلات سكاندىناۋىيە دۆلەت ئاخبارات ئورگىنى تەرىپىدىن ئون ئىككىنچى فېۋرال كۈنى ئېلان قىلىنغان بولۇپ، ئۇنىڭدا كۆرسىتىلىشىچە،

بۇ دوكلاتتا خىتاينىڭ قولىدىكى خاككېرلارنىڭ ئۆتكەن يىل يۇمشاق دېتال يوللاش ئارقىلىق گوللاندىيە ھەربىي كومپيۇتېر تورىغا سىڭىپ كىرگەنلىكى ئوتتۇرىغا قويۇلغان. ئالدىنقى ئايدا ئامېرىكا فېدېراتسىيە تەكشۈرۈش ئىدارىسى خىتاي خاككېرلىرىنىڭ ھالقىلىق ئۇل ئەسلىھەنى نىشان قىلغانلىقىنى ۋە تورنى قالايمىقانلاشتۇرۇۋەتكەنلىكىنى ئېيتقان ئىدى. مەزكۇر خەۋەردە دېيىلىشىچە، ئامېرىكا، كانادا، ئاۋسترالىيە ۋە يېڭى زېلاندىيەنىڭ ئىستىخبارات ئەمەلدارلىرى خىتاي جاسۇسلىرىنىڭ ئەقلىي مۈلۈك ھوقۇقى ئوغرىلاش قىلمىشىنىڭ مىسلى كۆرۈلمىگەن دەرىجىدە كۈچەيگەنلىكى ھەققىدە ئاگاھلاندۇرغان. نورۋېگىيە ئىستىخبارات ئورگىنى ئېلان قىلغان دوكلاتتا، غەرب دۇنياسى ھازىر بۇلتۇرقىغا قارىغاندا تېخىمۇ كۆپ بىخەتەرلىك تەھدىتىگە دۇچ كەلدى. بۇنىڭدا ئاساسلىق رول ئويناۋاتقان خىتاي، روسىيە ۋە ئىراننىڭ قوللىشىدىكى خاماسقا ئوخشاش قوراللىق گۇرۇپپىلار ھازىرقى دۇنيا تەرتىپىگە خىرىس قىلماقتا، دېيىلگەن.

شۇنداقلا دۇنيا ئاخبارات ۋاسىتىلىرىدە ئۇيغۇرلارغا ئائىت مەسىلىلەر تېما قىلىنغان مۇھىم خەۋەر ۋە ئۇچۇرلار توغرىسىدا يېڭى مەلۇماتلاردىن سىلەرنى خەۋەردار قىلىدۇ قەدىرلىك رادىئو ئاڭلىغۇچىلار قېنى ئەمىسە دىققىتىڭلار نۆۋەتتىكى پروگرام مەزمۇنىدا بولغاي ئون ئۈچىنچى فېۋرال كۈنى ئامېرىكا دۆلەت مەجلىسىدە ئۇيغۇرلارغا مۇناسىۋەتلىك ئىككى قانۇن لايىھىسىنىڭ تۈزىتىش كىرگۈزۈلگەن نۇسخىسى مۇزاكىرىگە قويۇلغان بۇ قانۇنلارنى تونۇشتۇرغان ئاۋام پالاتا ئەزالىرى ئۇيغۇرلار مەسىلىسىدە ئامېرىكا ھۆكۈمىتى ۋە مەجلىسىنى كەسكىن ھەرىكەت قىلىشقا چاقىرغان. تۆۋەندە بۇ ھەقتىكى تەپسىلىي ئۇچۇرنى ئۆز مۇخبىرىمىز ئىرادەدىن ئاڭلايسىلەر. ئون ئۈچىنچى فېۋرال كۈنى ئامېرىكا دۆلەت مەجلىسىدە ئامېرىكا ئاۋام پالاتا ئەزاسى ياڭ كىم خانىم تەرىپىدىن تونۇشتۇرۇلغان ئۇيغۇر سىياسىتى قانۇن لايىھىسى

ئۇيغۇر سىياسىتى قانۇنىنى رەسمىي قانۇن قىلىپ چىقىشنىڭ تەقەززاسى ھەققىدە سۆز قىلغان ئۇ بۇ لايىھىنى ئەڭ تېز سۈرئەتتە قانۇنىلاشتۇرۇشنى تەلەپ قىلىپ مۇنداق دېگەن بۇ قانۇن لايىھىسى ھەل قىلغۇچ بىر پەيتتە تۇرماقتا خىتاي رەئىسى شى جىنپىڭ ھازىر شىنجاڭنى قانداقتۇ تىجارەت ۋە ساياھەت مەركىزىدەك قىپ كۆرسىتىش ئارقىلىق ئۇيغۇرلارنى دۇنيا جامائەتچىلىكىنىڭ ئېسىدىن كۆتۈرۈۋېتىشكە ئۇرۇنۇۋاتىدۇ خىتاي كومپارتىيىسى ئۇيغۇرلارغا قارىتا ئىرقىي قىرغىنچىلىق ۋە ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايەت سادىر قىلىۋاتقانلىقىنى رەت قىلىشنى داۋاملاشتۇرۇۋاتىدۇ

رايوندا يۈز بېرىۋاتقان ۋەھشىيلىكلەرنى ھەر قايسى دۆلەتلەردىكى ئاممىۋى دېپلوماتىيە مۇنبەرلىرىدە سۆزلەشكە شارائىت ھازىرلاش. ئامېرىكا تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىقىنىڭ چەت ئەللەردىكى دېپلوماتىك خادىملىرىنىڭ ئۇيغۇر تىلى ئۆگىنىشىگە شارائىت يارىتىش. ئامېرىكىنىڭ خىتاي، تۈركىيە ۋە باشقا ئۇيغۇر دىئاسپوراسى كۆپرەك دۆلەتلەردىكى كونسۇلخانىلىرىدا

ئامېرىكا ئۇيغۇرلارنىڭ خىتاي كومپارتىيىسىگە قارشى قىلىۋاتقان كۈرىشىدە ئۇلار بىلەن بىر سەپتىلىگىنى ھەم سۆزى ھەم ئەمەلىيىتى ئارقىلىق كۆرسىتىشى كېرەك دېدى ئارقىدىن ئاۋام پالاتاسىنىڭ دېموكراتلار پارتىيىسىدىن بولغان ئەزاسى كەتى مەننىڭ خانىم سۆز ئېلىپ ئۆزىنىڭ بۇ قانۇننى قوللايدىغانلىقىنى بىلدۈردى ئۇ سۆزىدە خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىدىكى ئۇيغۇرلار ۋە باشقا ئاز سانلىق مىللەتلەرگە ئىرقىي قىرغىنچىلىق يۈرگۈزۈۋاتقانلىقىنى BDT كىشىلىك ھوقۇق ئالىي كومىسسارلىق ئىشخانىسىنىڭ بۇ يەردە يۈز بېرىۋاتقان زۇلۇمنىڭ خەلقئارا جىنايەت ۋە ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايەت تەشكىل قىلىشى مۇمكىنلىكى ھەققىدە يەكۈن چىقارغانلىقىنى ئەسكەرتىپ، ئامېرىكا ھۆكۈمىتى ۋە دۆلەت مەجلىسى بۇ مەسىلە ئۈستىدىكى ھەرىكەتلىرىنى توختىتىپ قويماسلىقى كېرەك، دەپ تەكىتلىدى.

ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىنى ئامېرىكا مەبلىغىدىن خالىي قىلىش قانۇن لايىھىسىنىڭ تۈزىتىلگەن نۇسخىسى مۇزاكىرىگە قويۇلدى مەزكۇر قانۇن لايىھىسىنىڭ ئاپتورى ئاۋام پالاتا ئەزاسى ناتانىيېل مورېن ئەپەندىمۇ يىغىندا قانۇن لايىھىسىنى ياقلىدى.
ئۇ سۆزىدە خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇرلارغا ئىرقىي قىرغىنچىلىق ۋە ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايەت ئىشلەۋاتقانلىقىنى تەكىتلەپ خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ يەنە ئاز دېگەندە يۈز مىڭدەك ئۇيغۇرنى قۇل ئەمگىكىگە سېلىۋاتقانلىقىنى ئەسكەرتتى

بۇ قانۇن لايىھىسى ئامېرىكا تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىقى ۋە ئامېرىكا خەلقئارا تەرەققىيات ئورگىنىنىڭ ئۇيغۇرلارنىڭ مەجبۇرىي ئەمگىكىگە چېتىشلىق تاۋارلارنى ئىشلىتىدىغان سىياسەت پروگرامما ياكى توختاملارغا مەبلەغ سېلىشنى چەكلەيدىكەن بۇ چەكلىمە رايوندا ئىشلەپچىقىرىلغان تاۋارلارنى ياكى بۇ تاۋارلارنى خام ئەشيا قىلغان ئورۇنلارنى

ئۇيغۇر ئېلىنىڭ خىتاي ئىقتىسادى ئۈچۈن ئىنتايىن مۇھىملىقىنى خىتاي زېمىنىنىڭ ئالتىدىن بىر قىسمىنى تەشكىل قىلىدىغان بۇ رايوننىڭ خىتاينىڭ ئەڭ ئاساسلىق پاختا كۆمۈر ۋە تەبىئىي گاز مەنبەسى ئىكەنلىكى شۇنداقلا خىتاينىڭ چەت ئەللەرگە ئىقتىسادىي تەسىر كۆرسىتىش تەدبىرى بولغان بىر بەلباغ بىر يول قۇرۇلۇشىنىڭمۇ يادروسى ئىكەنلىكىنى تىلغا ئالدى
ئۇ خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇرلارغا قارىتىۋاتقان لاگېر، مەجبۇرىي ئەمگەك، يۇقىرى پەن تېخنىكىلىق نازارەت، گېن ئۇچۇرى يىغىش، تۇغماس قىلىشتەك ۋەھشىيلىكلىرىنى بىرمۇ بىر تىلغا ئېلىپ ئۆتكەندىن كېيىن تىلغا ئېلىپ ئۆتكەندىن كېيىن ئامېرىكا چوقۇم خەلقئارالىق سەھنىدە كۈچلۈك تۇرۇشى كېرەك بىز مۇستەبىت ھاكىمىيەتنىڭ كۈچىيىشى ۋە تەسىرىنى كېڭەيتىشىگە يول قويماسلىقىمىز كېرەك ئۇنداق بولمايدىكەن ئۇ ھالدا ئۇيغۇرلارغا يۈز بېرىۋاتقانلار

ئالدىنقى ھەپتە خىتاي تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىقىنىڭ باياناتچىسى ۋاڭ ۋېنبىن ئاخبارات ئېلان قىلىش يىغىنىدا شەرقىي تۈركىستان ئىسلام ھەرىكىتى تەشكىلاتىنىڭ خىتاينىڭ ئىچى ۋە سىرتىدا بىر قاتار زوراۋانلىق ۋە تېررورلۇق ھۇجۇملىرىنى پىلانلىغان ھەم ئېلىپ بارغانلىقىنى ئىلگىرى سۈرگەن شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا ئۇ يەنە بۇ تەشكىلاتنىڭ ئىسلام دۆلىتى ۋە ئەل قائىدە بىلەن بولغان ئالاقىسىنى كۈچەيتىپ خىتاينىڭ بىخەتەرلىكى ۋە مۇقىملىقىغا ئېغىر تەھدىت ئېلىپ كېلىۋاتقانلىقىنى ئالاھىدە تىلغا ئالغان. ئۇنداقتا، ۋاڭ ۋېنبىن داۋراڭ سالغاندەك خىتاينىڭ دۆلەت بىخەتەرلىكىگە تەھدىت پەيدا قىلىۋاتقان بۇ خىل تېررورلۇق خەۋپى ھەقىقەتەن مەۋجۇتمۇ ياكى بۇ خىتاينىڭ ئۇيغۇرلارنى يەنىمۇ ئىلگىرىلىگەن ھالدا باستۇرۇش ئۈچۈن پەيدا قىلىۋاتقان يېڭى باھانىسىمۇ؟ تۆۋەندە دىققىتىڭلار ئۆز مۇخبىرىمىز ئويغارنىڭ بۇ ھەقتە تەييارلىغان تەپسىلىي پروگراممىسىدا بولغاي. خىتاي تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىقىنىڭ باياناتچىسى ۋاڭ ۋېنبىننىڭ ئالدىنقى ھەپتىدىكى ئاخبارات ئېلان قىلىش يىغىنىدا تىلغا ئالغان تېررورىزمنىڭ خىتايغا بولغان تەھدىتى ۋە خەلقئارا ھەمكارلىق تېمىسىدىكى باياناتى خىتاي ۋە ئۇيغۇر ۋەزىيىتىنى كۆزەتكۈچىلەرنىڭ كۈچلۈك ئەيىبلىشىگە ئۇچرىدى مۇتەخەسسىسلەرنىڭ قارىشىچە ئاتالمىش تېررورىزم مەسىلىسى ۋاڭ ۋېنبىن داۋراڭ سالغاندەك خىتاينىڭ دۆلەت خەۋپسىزلىكى ئۈچۈن بىر تەھدىت بولماستىن بەلكى ئۇيغۇرلارنى باستۇرۇشتىكى يەنە بىر يېڭى باھانىسى ئىكەن خىتاي تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىقىنىڭ ئىككى مىڭ يىگىرمە تۆتىنچى يىلى ئىككىنچى ئاينىڭ سەككىزىنچى كۈنىدىكى مەخسۇس خەۋىرىگە ئاساسلانغاندا خىتاي تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىقىنىڭ باياناتچىسى ۋاڭ ۋېنبىن ئاخبارات ئېلان قىلىش يىغىنىدا تېررورىزم ۋە خەلقئارا ھەمكارلىق توغرىسىدا سۆز قىلىپ مۇنداق دېگەن شەرقىي تۈركىستان ئىسلام ھەرىكىتى بىر تېررورلۇق تەشكىلاتىدۇر ئۇ خىتاينىڭ ئىچ سىرتىدا بىر قاتار زوراۋانلىق تېررورلۇق ھۇجۇملىرىنى پىلانلىغان ۋە ئېلىپ بارغان ئىسلام دۆلىتى ۋە ئەل قائىدە قاتارلىق خەلقئارا ۋە رايونلۇق تېررورلۇق كۈچلىرى بىلەن بولغان ئالاقىسىنى كۈچەيتىپ خىتاينىڭ چەت ئەلدىكى مەنپەئەتى ئالاقىدار دۆلەتلەر ۋە رايونلارنىڭ بىخەتەرلىكى ھەم مۇقىملىقىغا ئېغىر تەھدىت ئېلىپ كەلمەكتە ھالبۇكى جورج ۋاشىنگتون ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ خەلقئارا مۇناسىۋەتلەر پروفېسسورى تېررورىزم ۋە خىتاينىڭ ئۇيغۇر سىياسىتى ھەققىدىكى تەتقىقاتى بىلەن خەلقئارادا تونۇلغان دوكتور شان روبېرت ۋاڭ ۋېنبىننىڭ بۇ سۆزلىرىگە رەددىيە بېرىپ شەرقىي تۈركىستان ئىسلام ھەرىكىتى دەپ ئاتىلىدىغان تەشكىلاتنىڭ ئەزەلدىن مەۋجۇت ئەمەسلىكىنى تەكىتلىدى
شەرقىي تۈركىستان ئىسلام ھەرىكىتى دەپ ئاتىلىدىغان بىر تەشكىلات ئەزەلدىن مەۋجۇت بولۇپ باقمىغان. شەرقىي تۈركىستان ئىسلام پارتىيەسى دېيىلىدىغان بىر گۇرۇپپا بار ئىدى. بۇ بەك كىچىك گۇرۇپپا بولۇپ، توقسىنىنچى يىللارنىڭ ئاخىرىدا ئافغانىستاندا مەۋجۇت بولغان. بۇ گۇرۇپپىنىڭ رەھبىرى ئىككى مىڭ ئىككىنچى يىلى ئۆلتۈرۈلگەن. شۇنىڭدىن كېيىن بۇ تەشكىلات ئاساسەن يوقالغان. ئەمما خىتاي ھۆكۈمىتى جىھاد گۇرۇپپىلىرىغا ئارىلىشىپ قالغان ئۇيغۇرلار ئۈچۈن قەستەن بۇ ئىسىمنى ئىشلىتىۋاتىدۇ.
خىتاي خەلق جۇمھۇرىيىتى قۇرۇلغاندىن بۇيان، كوممۇنىست خىتاي ھاكىمىيىتى ئۇيغۇرلارغا دەسلەپكى يىللاردا يەرلىك مىللەتچى، مىللىي بۆلگۈنچى دەپ زەربە بەرگەن بولسا،

خىتاي ھۆكۈمىتى ئۇيغۇرلارنىڭ شەرقىي تۈركىستاننىڭ ئىچ ۋە سىرتىدىكى خىتاينىڭ زۇلۇمىغا قارشى بارلىق پائالىيەتلىرىنى ئىسلام دۆلىتى ھەم ئەل قائىدە قاتارلىق خەلقئارا تېررورلۇق تەشكىلاتلىرى بىلەن باغلاپ زەربە بېرىپ كەلمەكتە خىتاي دائىرىلىرى پەرقلىق دەۋردە پەرقلىق ئاتالغۇ پەيدا قىلىپ ئۇيغۇرلارنىڭ خىتاي زۇلۇمىغا قارشى ھەرىكەتلىرىنى باستۇرۇشقا ئۇرۇنۇپ كەلمەكتە گومىنداڭ ۋاقتىدا شەرق تۈركىستانلىقلارنىڭكى دەۋلەت قۇرىمىز، مۇستەقىل بولىمىز دېگەنلەرنىمۇ قوشۇپ، مىسالغا ئۈچ ئەپەندىلەرنىمۇ قوشۇپ، چەت ئەلدىكى تەشكىلاتلارنىمۇ بىرلىكتە قوشۇپ، ھەممىسىنى شەرق تۈركىستانچىلار، دوڭتۇ، دەپ ئاتاپ كەلگەن. كېيىنكى يىللاردا بۇ ئىسىم توغرا بولمىغانلىقىنى كۆرۈپ، ئۇنىڭدىن كېيىن شېجاڭ دېگەن، يەنى شەرق تۈركىستان بىلەن مۇناسىۋەتلىك تەشكىلاتلار دېگەندەك بىر ئۇقۇمنىمۇ ياراتتى. يەنى بۇنى يا ئەلقائىدىغا باغلايدۇ يا بۇ دائىشچى تەشكىلاتقا باغلايدۇ. يەنى خىتاي ھەر دەۋرنىڭكى ئەھۋالىغا قاراپ شەرق تۈركىستانلىقلارنىڭكى خىتاي ھاكىمىيەتىگە قارشى ھەرىكىتىنى پەرقلىق ئىسىم تاقاپ تۇرۇپ مەقسەت بۇلارنى ھەم ئىچىدە يوق خىتاينىڭ ئىچىدە يوقىتىش ھەمدە خەلقئارا سەھنىلەردە خەلقئارا رايونلاردا بۇنى يوقىتىشنىڭكى تىرىشچانلىقىنى قىلىۋاتىدۇ. ئەمما بۇ خىتاينىڭكى بۇ خىل تەبىرلىرى خەلقئارانىڭ پۈتۈن دۆلەتلەر تەرەپتىن قوبۇل قىلغىنى يوق. بەزى دۆلەتلەر قوبۇل قىلدى. مىسالغا تۈركىيەمۇ مۇشۇ شەرق تۈركىستان ئىسلام ھەرىكىتى دېگەن تەشكىلاتنىمۇ تېررور تەشكىلاتى دەپ ئېلان قىلغان.
ۋاڭ ۋېنبىن باياناتىدا يەنە مۇنداق دېگەن، شەرق تۈركىستان ئىسلام ھەرىكىتى شەرق تۈركىستان ئىسلام پارتىيىسى دەپمۇ ئاتىلىدۇ. ئۇ خىتاينىڭ ئىچ ۋە سىرتىدا بىر قاتار زوراۋانلىق تېررورلۇق ھۇجۇملىرىنى پىلانلىدى ۋە ئېلىپ باردى.

ۋاڭ ۋېنبىننىڭ شەرقىي تۈركىستان ئىسلام ھەرىكىتى بىلەن شەرقىي تۈركىستان ئىسلام پارتىيىسىنى قەستەن ئارىلاشتۇرۇپ كىشىلەرنىڭ قايمۇقتۇرۇۋاتقانلىقىنى تەكىتلەپ مۇنداق دېدى
دېمەكچىمەنكى خىتاي تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىقىنىڭ شەرقىي تۈركىستان ئىسلام ھەرىكىتى ھەققىدىكى باياناتى مۈجمەل ۋە كىشىنى قايمۇقتۇرىدۇ مەن بىر ئاز بۇرۇن دېگەندەك بۇنداق بىر تەشكىلاتنىڭ مەۋجۇت بولغانلىقى ئېنىق ئەمەس، يەنە كېلىپ بۇ تەشكىلاتنىڭ ئىسلام دۆلىتى ياكى ئەل قائىدە بىلەن ھەمكارلاشقانلىقىمۇ ئېنىق ئەمەس. ئۇنىڭ ئۈستىگە ئىسلام دۆلىتى بىلەن ئەل قائىدە بىر بىرىگە ئىنتايىن قارشى، ئۇلار بىرلىكتە ھەرىكەت قىلغانمۇ ئەمەس ۋە ھەمكارلاشقان ئەمەس، ئۇلار ئەمەلىيەتتە بىر بىرىگە قارشى ئۇرۇش قىلغان.
ئەركىن ئەكرەم ئەپەندى ۋاڭ ۋېنبىننىڭ شەرقىي تۈركىستان ئىسلام ھەرىكىتى ۋە شەرقىي تۈركىستان ئىسلام پارتىيەسى ھەققىدىكى باياناتىغا رەددىيە بېرىپ مۇنداق دېدى خىتاي ھۆكۈمىتى ئۇيغۇر ئېلىدا مىللىي تۇيغۇسى بار ۋە بىر ئاز دىندار بولغان نەچچە مىليون كىشىنى تېررور گۇماندارى دەپ قارىلاپ لاگېرلارغا ھەم تۈرمىلەرگە سولىدى غەرب دېموكراتىك دۆلەتلىرى خىتاينىڭ بۇ باستۇرۇش سىياسىتىنى ئىرقىي قىرغىنچىلىق ۋە ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايەت دەپ تونۇدى خىتاي ھازىر ئاتالمىش تېررورىزم ئارقىلىق ئۆزىنىڭ جىنايىتىنى يوشۇرۇۋاتىدۇ ۋە ئاقلاۋاتىدۇ.
خىتاينىڭكى چۈشەنچىسىندە مۇشۇ بىرئاز مىللىي بولغان، بىرئاز دىندار بولغان ئادەملەر ھەممىسى خەتەرلىك بىر ئىنسانلار، بۇلار ھەممىسى تېررورىست. يەنى نەچچە مىليون ئادەمنى تېررورىست دەپ كۆرگەن. يەنى بىر مىللەتنىمۇ تېررورىست گۇماندارى دەپ كۆرگەن. بۇلارنى لاگېردا، بۇلارنى كانشوسودا، بۇلارنى تۈرمىلەرگە سولاپ بۇ زۇلۇم سىياسەتنى بۇ يەردە ئېلىپ باردى.

لىقلارنىڭكى، يەنى ۋەتەننىڭكى ئەركىنلىكى ۋە خىتاينىڭ زۇلۇمىغا قارشى چىققان تەشكىلاتلارنى تېررور ئۇقۇمىغا ئېلىپ تۇرۇپ ۋە ئۆزىنىڭ چىقارغان قانۇنغا تايىنىپ تۇرۇپ، ھەقلىق بىر شەكىلدە بۇلارغا جازا بېرەلەيمەن، بۇلارنى تۇتۇپ سولالايمەن، بۇلارنى ئۆلتۈرەلەيمەن، ئىدام قىلالايمەن دەپ بىر يولغا كىرىپ بۇ زۇلۇمنى تېخىمۇ ئاشۇرۇۋاتىدۇ. يەنى، ئابايقى دېگەن ئەيىب

زور ئىلگىرىلەش بولغانلىقىنى ئوتتۇرىغا قويغان ئىدى بۇ قېتىملىق باھالاشتا ئىقتىسادىي جەھەتتىن خىتايغا تايىنىۋاتقان دۆلەتلەر خىتاينىڭ دوكلاتىنى ئالقىشلىغان دېموكراتىك دۆلەتلەرنىڭ ۋەكىللىرى بولسا خىتاينىڭ كىشىلىك ھوقۇق خاتىرىسىگە بولغان ئەندىشىلىرىنى ۋە قاتتىق تەنقىدلىرىنى ئوتتۇرىغا قويغان ئىدى ئۇنداقتا خىتاي تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىقىنىڭ باياناتچىسى ۋاڭ ۋېنبىننىڭ شەرقىي تۈركىستان ئىسلام ھەرىكىتى ۋە شەرقىي تۈركىستان ئىسلام پارتىيىسى ھەققىدىكى باياناتى بې دې تېنىڭ خىتاينىڭ كىشىلىك ھوقۇق ۋەزىيىتىگە قەرەرلىك قاراپ چىقىش يىغىنىدىكى تەنقىد ۋە ئەيىبلەشلەر بىلەن مۇناسىۋەتلىكمۇ ئۇيغۇر كىشىلىك ھوقۇق قۇرۇلۇشى تەتقىقات مەركىزىنىڭ دىرېكتورى دوكتور ھېنرىك شاجېسكىي بۇ سوئالىمىزغا مۇنداق جاۋاب بەردى

يىغىندا ئوتتۇرىغا قويۇلغان تەنقىدىي پىكىرلەر بىلەن ئەلۋەتتە مۇناسىۋەتلىك شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا بۇ باياناتنى يەنە ئۇنىڭدىن باشقا مۇھىم ئامىللار بىلەنمۇ مۇناسىۋەتلىك دېيىشكە بولىدۇ خىتاي ھۆكۈمىتى پەرقلىق يوللار بىلەن ئۇيغۇر رايونىدىكى سىياسىتىنىڭ توغرا ئىكەنلىكىنى ئوتتۇرىغا قويۇۋاتىدۇ بولۇپمۇ ئۇلار لاگېرلار بىلەن ئۆزلىرىنىڭ ئۇچىغا چىققان خىتايلاشتۇرۇش سىياسىتىنى ئاقلاۋاتىدۇ مەن خىتاينىڭ ئۇيغۇر رايونىدا مەسىلە بار شۇڭا بىز بۇ سىياسەتلەرنى يولغا قويدۇق، دېگەن ئاساسسىز چۈشەندۈرۈشلىرىنى قاتتىق تەنقىد قىلىمەن. بۇ يەردە راستتىنلا مەسىلە بارمۇ يوق، بۇنى ئېنىق بىلىشىمىز كېرەك. ئۇيغۇر رايونىدا خىتاينىڭ دۆلەت خەۋپسىزلىكىگە تەھدىت پەيدا قىلىدىغان مەسىلە ھەقىقەتەن مەۋجۇتمۇ ياكى بۇ ئۇيغۇرلارنى باستۇرۇش ئۈچۈن بىر باھانىمۇ؟ بۇ توغرۇلۇق نۇرغۇن مۇنازىرىلەر بار. مەنچە خىتاي ئۇيغۇر خەلقىنىڭ قاتتىق نارازىلىقىغا دۇچ كېلىۋاتىدۇ. شۇڭا

شەرقىي تۈركىستان ئىسلام ھەرىكىتى تەشكىلاتىنىڭ ھەقىقەتەن مەۋجۇتلۇقى ۋە ئۇنىڭ ئاكتىپ پائالىيەت قىلىۋاتقانلىقىغا دائىر يېتەرلىك دەلىل ئىسپاتلارنىڭ بولمىغانلىقى سەۋەبلىك ئۇنى تېررورلۇق تەشكىلات تىزىملىكىدىن ئۆچۈرۈپ تاشلىغانلىقىنى جاكارلىغان ئىدى قەدىرلىك رادىئو ئاڭلىغۇچىلار بۇ پروگراممىنى ۋاشىنگتوندىن ئۇيغار تەييارلىدى

نەچچە كۈندىن بۇيان ئېكىستە بىر مىڭ توققۇز يۈز قىرىق توققۇزىنچى يىلى خىتاينىڭ ئۇيغۇر رايونىنى ئىگىسىز زېمىن دەپ ئاتاپ نەچچە ئون مىڭلىغان ئەسكەرلىرىنى ئۇيغۇر رايونىغا يەرلەشتۈرگەنلىكىگە دائىر تارىخىي يازمىلار ۋە رەسىملەر قايتا ئوتتۇرىغا چىققان ۋە تور يۈزىدە خىتاينىڭ مۇستەملىكە سىياسىتى ھەققىدە كۈچلۈك غۇلغۇلا قوزغالغان ئىدى ئۇنىڭ ئارقىسىدىن خىتاينىڭ يەر شارى ۋاقتى گېزىتىنىڭ سابىق باش مۇھەررىرى خۇ شىجىننىڭ خىتاينىڭ چاغان بايرىمىدا قەشقەردە قويۇلغان چاغانلىق سەنئەت كېچىلىكىگە ئائىت بىر سىن كۆرۈنۈشىنى ھەمبەھىرلىشى تەتقىقاتچىلار ۋە پائالىيەتچىلەر ئارىسىدا خىتاينىڭ ئىگىسىز زېمىن دەپ ئاتاپ مۇستەملىكە قىلغان بۇ زېمىنغا قاراتقان سىياسىتى ھەققىدىكى مۇنازىرىلەرنى تېخىمۇ كۈچەيتىۋەتكەن تۆۋەندە دىققىتىڭلار ئۆز مۇخبىرىمىز نۇرىماننىڭ بۇ ھەقتە ئىشلىگەن مەخسۇس پروگراممىسىدا بولسۇن.
خىتاينىڭ يەر شارى ۋاقىت گېزىتىنىڭ سابىق باش مۇھەررىرى خۇ شىجىن ئونىنچى فېۋرال ئۆزىنىڭ ئېكس ھېسابىدا خىتاينىڭ چاغان بايرىمىدا قەشقەردە قويۇلغان چاغانلىق سەنئەت كېچىلىكىگە ئائىت بىر سىن كۆرۈنۈشىنى ھەمبەھىرلىگەن سىن كۆرۈنۈشىدە قىپقىزىل ياسالغان سەھنىدە ئۇيغۇر تىبەت ئارتىسلار ۋە ئۇيغۇر تىبەتلەرنىڭ ئۇسسۇل كىيىملىرىنى كىيىپ ئۇسسۇل ئويناۋاتقان خىتاي ئارتىسلار خۇشال ئۇسسۇل ئويناپ ناخشا ئېيتىۋاتقانىدى خۇشىجىن ھەمبەھىرلىگەن سىن كۆرۈنۈشىنىڭ ئۈستىگە يازغان يازمىسىدا خىتاينى ئاز سانلىق مىللەتلەرنى چەتكە قېقىۋاتىدۇ دېگەنلەر بۇنى كۆرۈشى كېرەك خىتاينىڭ ئىككى مىڭ يىگىرمە تۆتىنچى يىللىق باھار بايرىمىنىڭ ئەڭ يۇقىرى سەھنىسىدە شىنجاڭدىن كەلگەن قىزلار ناھايىتى گۈزەل ۋە ئەنئەنىۋى تىبەت مەدەنىيىتى تولۇق نامايان بولدى دەپ يېزىش ئارقىلىق بۇ كۆرۈنۈشلەرنى خىتاينىڭ ئۇيغۇرلارغا قارىتا ئىرقىي قىرغىنچىلىق يۈرگۈزمىگەنلىكىنىڭ دەلىلى سۈپىتىدە كۆرسىتىشكە ئۇرۇنغان خۇ شىجىننىڭ بۇ يازمىسىغا قارىتا مۇتەخەسسىسلەر ۋە ئۇيغۇر پائالىيەتچىلەر ناھايىتى كەسكىن ئىنكاس قايتۇرغان ئامېرىكا كورنېل ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ ئوقۇتقۇچىسى خىتايدا كۆپ مەزگىل تۇرغان شۋېتسىيىلىك ئانتروپولوگ ماگنۇس فىسكېسيۆ ئۆزىنىڭ ئېكس ھېسابىدا بىلدۈرگەن ئىنكاسىدا بىر پارچە كارتون رەسىم ئارقىلىق خۇ شىجىننىڭ ئۇيغۇرلارنى خۇشال كۆرسىتىپ فىلىمغا ئالىدىغانلىقىنى ئەسكەرتكەن شەرقىي تۈركىستان مىللىي ئويغىنىش ھەرىكىتىنىڭ قۇرغۇچىسى سالىھ خۇدايار خۇشىجىننىڭ يازمىسىغا قايتۇرغان ئىنكاسىدا ئۇيغۇرلارنى ئۇسسۇل ئويناپ ۋە ناخشا ئېيتىۋاتقان ھالەتتە كۆرسىتىشنى خۇددى ياپونلار نەنجىڭنى ئىشغال قىلغاندىن كېيىن خىتاي خەلقى ناخشا ئېيتىپ ئۇسسۇل ئويناپ ياپونلارنىڭ ئاق كۆڭۈل ئىكەنلىكى ۋە خىتاي خەلقىنىڭ ئۇلارنى ئازاد قىلغۇچى سۈپىتىدە قارشى ئالغانلىقىنىڭ ئىسپاتى سۈپىتىدە ئىشلەتكەنلىكىگە ئوخشاتقان ئالدىنقى كۈنلەردە ئېكستە يەنە بىر مىڭ توققۇز يۈز قىرىق توققۇزىنچى يىلى خىتاينىڭ ئۇيغۇر رايونىنى ئىگىسىز زېمىن دەپ ئاتاپ نەچچە ئون مىڭلىغان ئەسكەرلەرنى ئۇيغۇر رايونىغا ئەۋەتىپ ئۇ رايونلارنى ئاتالمىش ئازاد قىلىپ تەرەققىي قىلدۇرۇپ باياشاتلىق ئەكەلگەنلىكىگە ئائىت تارىخىي رەسىملەر قايتا ئوتتۇرىغا چىققانىدى بۇنىڭ بىلەن تور يۈزىدە خىتاينىڭ مۇستەملىكە سىياسىتى ھەققىدە كۈچلۈك غۇلغۇلا قوزغالغانىدى خىتاينىڭ غەربىي شىمال چېگراسىنى كاپالەتلەندۈرۈش شىنجاڭدىكى كىملىك ۋە بىخەتەرلىك ناملىق كىتابنىڭ ئاپتورى ئەنگلىيەدىكى شېففىلد ئۇنىۋېرسىتېتى شەرقىي ئاسىيا تەتقىقات ئىنستىتۇتىنىڭ لېكتورى دېيۋىد توبىن ئەپەندى بۇ يازمىغا شىنجاڭ بىر مىڭ توققۇز يۈز قىرىق توققۇزىنچى يىلى ئىشغالچى ئارمىيە كەلگەندە ئۇ زېمىن ئاللىبۇرۇن مىليونلىغان ئىنسانلارنىڭ ۋەتىنى ئىدى ئۇ يەر ئىگىسىز زېمىن ئەمەس ئىدى باشقىلارنىڭ يۇرتىنى ئىگىسىز زېمىن دەپ ئىپادىلەش بۇ مۇستەملىكە ئىرقچىلىق تىلىدۇر دەپ ئىنكاس قايتۇرغان دېيۋىد توبىن ئەپەندى بۇ ھەقتە رادىيومىزغا قىلغان سۆزىدە خىتاينىڭ ئۇيغۇرلارنىڭ زېمىنىغا قەدەم باسقان بىرىنچى كۈنىدىن باشلاپ ئىرقىي قىرغىنچىلىقنى دۇنيانىڭ باشقا يېرىگە ئوخشىمايدىغان بىر شەكىلدە داۋام قىلىۋاتقانلىقىنى تەكىتلەپ مۇنداق دېدى
ئىگىسىز زېمىن دېگەن ئاتالغۇ مۇستەملىكە قىلغۇچى دۆلەتلەرنىڭ ئۆزىنىڭ دۆلىتىنى قۇرۇشتا ئىقتىسادىي پايدا ئېلىپ كېلىدىغان زېمىنلارنى بېسىۋېلىشتا ئومۇميۈزلۈك ئىشلىتىدىغان ئاتالغۇدۇر شەرقىي تۈركىستان بايلىقلارغا كۆمۈلۈپ ياتقاندا، خىتاينىڭ ئاكادېمىك خادىملىرى ئۇيغۇرلار ياشاۋاتقان زېمىننىڭ نامرات، ئارقىدا قالغان، ئادەمسىز رايون ئىكەنلىكىنى مۇنازىرە قىلىشقان. ئەلۋەتتە، شىنجاڭ دېگەن مۇستەملىكە قىلىنغاندىن كېيىن قويۇلغان نام. مەنىسى، يېڭى چېگرا. ئەمەلىيەتتە، بۇ زېمىندا ياشاۋاتقان كىشىلەر ئۆزلىرىنى چېگرادا دەپ قارىمايدۇ. ئۇيغۇرلار ئۈچۈن ئۇ زېمىننىڭ مەركىزى، ئۇلارنىڭ ئانا ۋەتىنى. ئىگىسىز زېمىن ھەققىدە يېزىلغان رەسمىي ھۆججەتلەرنى تەكشۈرۈش جەريانىدا بايقىشىمىزچە خىتاينىڭ ئامېرىكىدا تۇرۇشلۇق باش ئەلچىخانىسى ئىككى مىڭ ئون ئىككىنچى يىلى ئۆزىنىڭ رەسمىي تور بېتىدە خىتاينىڭ سىرلىق ئىگىسىز زېمىنىغا پويىز كەلدى دېگەن تېمىدا بىر خەۋەر ئېلان قىلغان خەۋەردە لوپنۇر ئۈچىنچى ئەسىردە قەدىمكى يىپەك يولى مەدەنىيىتىنىڭ مەركىزى بولغان كروراننىڭ غايىب بولۇش سىرىنى ھازىرغىچە ساقلاپ كەلمەكتە ئۇ يەنە بىر مىڭ توققۇز يۈز ئاتمىش تۆتىنچى يىلى خىتاينىڭ تۇنجى ئاتوم بومبىسى سىنىقى قىلىنغان جاي دېيىش ئارقىلىق لوپنۇرنىڭ ھەم ئۇيغۇرلارنىڭ شانلىق مەدەنىيىتىنىڭ مەركىزى ئىكەنلىكى ھەم ئۇ يەردە ئاتوم بومبىسى سىنىقى ئېلىپ بېرىلغانلىقىنى بىلدۈرگەن ئەمما قىزىق يېرى ئۇ يەر ئىگىسىز زېمىن دەپ ئاتالغان ئۇنىڭدىن باشقا خىتاي ھۆكۈمەت دائىرىلىرىنىڭ ساياھەت نامىدا خىتاي پۇقرالىرىنى ئۇيغۇر رايونىغا جەلپ قىلىش تەشۋىقاتىدىمۇ ئۇيغۇر رايونىنى سىرلىق ئىگىسىز زېمىن دەپ تەرىپلىگەن دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى ئىجرائىيە كومىتېتىنىڭ مۇئاۋىن رەئىسى ئىلشات ھەسەن ئەپەندى بۇ ھەقتە رادىيومىزغا سۆز قىلىپ مۇنداق دېدى شەرقىي تۈركىستاننى بىڭتۇەننىڭ سۆزى بويىچە خىتايچىدا بۇلار گېڭ گۇ خۇاڭ يۈەن دەيدۇ بىر چەكسىز ئېچىلمىغان بىر زېمىن بىز بېرىپ ئۇ يەرگە بېرىپ ئۇنى ئاچتۇق ئۇ يەرنى بېيىتتۇق دەيدۇ لېكىن ئەمەلىيەت ئۇ يەر ئۇنداق ئەمەس ئۇ شەرقىي تۈركىستان ئۇيغۇرنىڭ زېمىنى ئەجدادلىرىمىز شۇ يەردە ياشاپ كەلگەن بۇرۇندىن تارتىپ ئۇيغۇرلار شۇ يەردە ياشىغان بولۇپمۇ مەسىلەن مەن شىخەنزىدە ياشىدىم بىر مەزگىل ئىشلىدىم شىخەنزىمۇ خىتاينىڭكى ئەڭ جىق دەيدىغان يېرى بىز ئاق قەغەزنىڭ ئۈستىگە شەھەر قۇردۇق بۇ يەرنى ئاچتۇق بۇ يەردە ئادەم يوقتى دەيدۇ ئەمەلىيەتتە شىخەنزى شەھىرىنىڭ ئۆزىگە قاراشلىق يېنىدىلا كونا بازار دەپ بىر شەھەر بار كىچىك ئەڭ بازار بولىدىغان يېرى بۇ يەر ساۋەن ناھىيەسىگە قارايدۇ بۇ يەردە پۈتۈنلەي ئۇيغۇرلار، شۇ خىتاي ئاق قەغەزنىڭ ئۈستىگە شەھەر قۇردۇق دېگەن، شۇ يەردە خىتاي كەلمەستىن شۇ ئۇيغۇرلار ياشىغان. شۇلارنىڭ قۇرغان شۇ يەرنى خىتاي كېڭەيتىپلا، ئۇنىڭدىن كېيىن بۇ يەردە ئادەم يوقتى دەۋالغان. كۆيتۆنمۇ شۇنىڭغا ئوخشاش. مەيلى ھەر قانداق بىر بىڭتۇەننىڭ ئاچقان يېرىنىڭ ھەممىسى شۇ. ئۇ يەرنىڭكى خىتاي بىڭتۇەنلىرى كېلىپ، ئادەم يوق ئەمەس، ھەممىسىدە ئىنسان بار، ئۇيغۇرلار ياشىغان ۋە بىز بىلەن قېرىنداش بولغان قالغان مىللەتلەر بىللە ياشىغان، ھەتتاكى بۇلار ياشاپ باقمىغان ئېچىلمىغان زېمىن دېگەن يەرلىرى يايلاقلاتتى، قازاقلار بولدى، موڭغۇللار، قىرغىزلار شۇ يەرلەردە مال باقىدىغان يايلاقلار بۇلارنى ئىگىلىۋېلىپ ئادەم يوق دەپ بىز ئاچتۇق دېيىش بۇ نەق مۇنداق دېگەن ۋاقىتتا ئىشغالىيەتنىڭكى بىر ئىپادىسى، شۇنىڭ بىر كۆرۈنۈشى، ئىشغالىيەت تەشۋىقاتى. دېمەك، شەرقىي تۈركىستاننىڭ ھەممە يېرىدە بىز ياشاپ كەلگەن ئىزلىرىمىز بار، ئۇ يەردە ئەجدادلىرىمىزنىڭ قالدۇرغان ئاسار-ئەتىقىلىرى بار. شۇلارنىڭ ھەممىسى ئۇ زېمىننىڭ ئىگىسىنىڭ كىملىكىنىڭ ئىپادىسى.
دەيۋىد توبىن ئەپەندى خىتاينىڭ ئۇيغۇر رايونىغا قاراتقان سىياسەتلىرىنى ۋە يېقىندا ئۆتكۈزۈلگەن چاغان بايرىمىدا خىتاينىڭ ئۇيغۇرلارنى كۆرگەزمە قىلغانلىق ئەھۋالىنى دەل خىتاينىڭ ئىگىسىز زېمىن دەپ ئاتاپ مۇستەملىكە قىلغان بۇ زېمىنغا قاراتقان سىياسىتىنىڭ نەتىجىسى ئىكەنلىكىنى ئوتتۇرىغا قويۇپ مۇنداق دېدى ئۇيغۇرلار خىتاينىڭ ئەللىك ئالتە مىللەتنى يۇغۇرۇش پروگراممىسىنىڭ مەركىزىگە ئايلىنىپ قالدى بۇ جەريان دۇنيانىڭ باشقا جايلىرىدا يۈز بەرگەن باشقا ئىرقىي قىرغىنچىلىققا ئوخشىمايدىغان بىر شەكىلدە ئېلىپ بېرىلىۋاتىدۇ. خىتايدا خىتايلا بولۇش، خىتاي قىلىپ تەربىيەلەش ئارقىلىق بىر مىللەتنى پۈتۈنلەي يوقىتىۋېتىش، بۇ بىز بىلىدىغان بارلىق ئىرقىي قىرغىنچىلىققا ئوخشىمايدىغان شەكىلدىكى ئىرقىي قىرغىنچىلىقتۇر. يەنى كونا ئۇسۇلدىكى مۇستەملىكە شەكلىنىڭ ئىپادىلىنىشىدۇر. خىتاينىڭ باھار بايرىمىلىق پائالىيەتلىرىدىكى كۆرۈنۈشلەردىكى چاغان بايرىمىنى خىتايچە ئادەتلەر بىلەن، خىتاي تىلىدا تەبرىكلەۋاتقان، ئۇسسۇل ئويناۋاتقان ئاتالمىش خۇشال ئۇيغۇرلاردىن شى جىنپىڭنىڭ خىتايلاشتۇرۇش سىياسىتىنىڭ نەتىجىسىنى كۆرۈۋالالايمىز. مەن ئىككى مىڭ يەتتىنچى يىلى ئۇيغۇر رايونىغا بارغاندا ئۆز كۆزۈم بىلەن كۆرگەن ۋە مەن زىيارەت قىلغان كىشىلەرمۇ ئۇيغۇرلارنىڭ چاغان ئۆتكۈزىدىغان ئەنئەنىسى يوقلۇقىنى ئېيتقان. ئەمما ئۇلار دائىم يەرلىك دائىرىلەر تەرىپىدىن ھەر خىل شەكىلدە چاغان ئۆتكۈزۈشكە مەجبۇرلانغان. يەنى، ئۇيغۇرلارنى مەجبۇرىي خىتايلاشتۇرۇش سىياسىتى ئۇزۇندىن بۇيان مەۋجۇت. ئاخىرىدا دەيۋىد توبىن ئەپەندى يەنە مۇنداق دېدى.
كۆرۈۋېلىشقا بولىدۇكى، خىتاي دەۋاتقان ئەللىك ئالتە مىللەتنىڭ ئىچىدىكى بىر مىللەت ئۆزىنى خىتاي دەپ قارىمايدۇ ھەم ئاتالمىش مەدەنىي خىتاي بولۇشنى رەت قىلىدۇ. ئەمدى بۇ خىل ئەھۋال خىتاي ياساپ چىققان بىرلا خىتاي بولۇش يەنى جۇڭخۇا مىنزۇ پىلانىنى بۇزۇۋېتىدۇ. شۇڭا خىتاي پۈتۈن كۈچى بىلەن ئۇيغۇرلارنى خىتايلاشتۇرۇشقا كۈچەيدۇ. شەرقىي تۈركىستاننى پۈتۈنلەي ئىشغال قىلىش ئۇلارنىڭ ئەڭ چوڭ نىشانى. بىز ئۇلارنىڭ بۇ نىشانىنى ئۇيغۇرلارغا قاراتقان كەڭ كۆلەملىك تۇتقۇن قىلىش سىياسىتى، خىتاي ئىچى ۋە سىرتىدىكى ئۇيغۇرلارغا قاراتقان نازارەت سىستېمىسىدىن بىلەلەيمىز. خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇزۇندىن بۇيان ئىشلىتىۋاتقان ئىگىسىز زېمىن ئاتالغۇسى بولسۇن ياكى چاغانلىق سەنئەت كېچىلىكىدە ئۇيغۇرلارنى سەھنىگە چىقىرىپ ئۇسسۇل ئوينىتىشى بولسۇن، ھەممىسى دۇنيانى ئۆزىنىڭ ئۇيغۇرلارغا قاراتقان سىياسىتىنىڭ ئاق كۆڭۈل سىياسەت ئىكەنلىكىگە ئىشەندۈرۈش ۋە ئۇيغۇرلارنىڭ تارىخىنى پۈتۈنلەي قايتىدىن يېزىپ چىقىش ئۈچۈندۇر.
بۇ پروگراممىنى نۇرئىمان تەييارلىدى.

ئون ئۈچىنچى فېۋرال كۈنى گوللاندىيەدىكى كۈنتاش شىركىتىنىڭ ئۇيۇشتۇرۇشى بىلەن ئۇيغۇر قۇل ئىشچىلار ۋە خىتاينىڭ كۈنتاختا مەھسۇلاتلىرى دېگەن تېمىدا گۇۋاھلىق بېرىش پائالىيىتى ئۆتكۈزۈلگەن بۇ پائالىيەتتە لاگېر شاھىتلىرىدىن ئۆمەر بېكالى بىلەن قەلبىنۇر سىدىقلار خىتاينىڭ ئۇيغۇرلارغا ئېلىپ بېرىۋاتقان قەبىھ زۇلۇملىرىنى ئاڭلاتقان ھەمدە شىركەت مەسئۇللىرىغا ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىنى چەكلەشنىڭ ۋىجدانىي مەسئۇلىيەت ئىكەنلىكىنى چوڭقۇر ھېس قىلدۇرغان. تۆۋەندە شۋېتسارىيەدە تۇرۇشلۇق ئىختىيارىي مۇخبىرىمىز ھەبىبۇللا ئىزچىنىڭ بۇ ھەقتىكى مەلۇماتىنى ئاڭلايسىلەر. ئون ئۈچىنچى فېۋرال كۈنى گوللاندىيەنىڭ پايتەختى ئامستېردامدا باش شتابى ئىسپانىيەدىكى ئەڭ چوڭ قۇياش ئېنېرگىيەسى شىركىتى بولغان كۈنتاش يەنى سۇنروك شىركىتى لاگېر شاھىتلىرىدىن گوللاندىيەدە ياشايدىغان قەلبىنۇر سىدىق ئۆمەر بېكالىلارنى گوللاندىيەدىكى مەركىزىگە گۇۋاھلىققا تەكلىپ بۇ قېتىمقى گۇۋاھلىق بېرىش پائالىيىتىگە لاگېر شاھىتلىرىدىن باشقا يەنە گوللاندىيەدىكى ئۇيغۇر كىشىلىك ھوقۇق فوندىدىن ئەنۋەر ئەردەم ۋە دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى خىتاي ئىشلىرى كومىتېتىدىن ئادىلجان ئابدۇكېرىملارمۇ قاتناشقان بۇ مۇناسىۋەت بىلەن رادىيومىزنىڭ زىيارىتىنى قوبۇل قىلغان ئەنۋەر ئەپەندى بۇ قېتىمقى پائالىيەتنى كۈنتاش شىركىتى مەخسۇس ئورۇنلاشتۇرغانلىقى ھەققىدە مەلۇمات بەردى.
ئۆتكەن يىلى دېكابىردا گوللاندىيە ئىقتىسادىي كومىتېتى ئوتتۇز قىرىققا يېقىن يېشىل ئېنېرگىيە شىركەتلىرى ۋە كارخانىلارنى جەملەپ، نۇرغۇن بانكىرلارمۇ بار، بىر يىغىنغا چاقىرىپتىكەن. شۇ قاتاردا ئۇيغۇرلاردىن ۋەكىللەرنى تەكلىپ قىلغان. بىزنىڭ فوندىمىز بۇ پۇرسەتتە لاگېر شاھىتى قەلبىنۇر خانىمنى سۆزلەشكە تەكلىپ قىلغان ئىدۇق. شۇ قېتىملىق مۇۋەپپەقىيەتلىك سۆھبەتنىڭ نەتىجىسىدە گوللاندىيەدىكى ئەڭ چوڭ قۇياش ئېنېرگىيە شىركىتى بولغان كۈنتاش شىركىتى، Sunrock، بىزنى ئۆزىنىڭ شىركىتىدە ئايرىم سۆھبەتكە تەكلىپ قىلغان. بۇ قېتىمقى سۆھبەتكە گوللاندىيەدىكى قۇياش ئېنېرگىيە شىركەتلىرىگە ئالاقىدار بولغان مەبلەغ سالغۇچىلار، قەرز بېرىدىغان چوڭ بانكىرلار، مەھسۇلات يەتكۈزىدىغان شىركەتلەر، ئىشلەپچىقىرىدىغان كارخانىلار، ئون يىگىرمىگە يېقىن شىركەتلەر ئۆزىنىڭكى ۋەكىللىرىنى ئەۋەتىپتۇ، يۈزدىن ئارتۇق تىڭشىغۇچى.
بۇ پائالىيەتنىڭ تېمىسى ئۇيغۇر قۇل ئىشچىلار ۋە خىتاينىڭ كۈن تاختا مەھسۇلاتلىرى دېگەن تېمىدا بولۇپ، پائالىيەتكە تەكلىپ بىلەن قاتناشقان ئادىلجان ئابدۇكېرىم، خىتاينىڭ ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىدىن كەلگەن مەھسۇلاتلارنىڭ ئەرزان بولۇشىنىڭ ئارقا كۆرۈنۈشى ۋە خىتاينىڭ بۈگۈن دۇنياغا قانداق تەھدىت بولۇۋاتقانلىقىنى دەلىللەر بىلەن چۈشەندۈرۈپ ئۆتكەن.
بۇ يىغىندا ئەمدى بىزنىڭ كامپدا بولاۋاتقان، توپلىما كامپدا بولاۋاتقان ئەھۋاللارنى ئۆمەر بېكئالى بىلەن قەلبىنۇر سىدىق تەپسىلىي ئاڭلاتتى. ۋە مەن ئاساسلىق بۇ خىتاينىڭكى ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىنىڭ ئارقىسىدا قانداق قارا نىيىتىنىڭ بار ئىكەنلىكى ۋە بۇ ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگەك ئارقىلىق قۇللۇق تۈزۈمىنى ھازىرقى زامان جەمئىيەتكە قايتىدىن ئەكىرىپ بۇ ئارقىلىق تاپقان پايدىلىرىنى ئۆزىنىڭكى دىكتاتور ھاكىمىيەت بىلەن بىرلىكتە پايلىشىپ غەربتىكى دېموكرات دۆلەتلىرى ۋە كىشىلىك ھوقۇقنى مۇھاپىزە قىلغان دۆلەتلەرگە مەيدان ئوقۇپ، ئىنسانىيەتنىڭكى خەلقئارا تەرتىپىنى، مۇشۇ قۇللۇق تۈزۈمىنى مەشرۇ كۆرىدىغان، بۇنى قانۇنلاشتۇرغان بىر خەلقئارا تەرتىپنى قۇرۇش ئۈچۈن تىرىشىۋاتقانلىقى، خىتاي مودېلى دەپ ئاتاۋاتقان مۇستەملىكىچىلىك ۋە ئىرقىي قىرغىنچىلىق قۇللۇق تۈزۈمىنى ئاساس قىلغان ئىقتىسادىي تەرەققىيات ئەندىزىسىنى خەلقئارا تۈزۈمدە مەشرۇلاشتۇرۇپ، باشقا دۆلەتلەرنىمۇ، بولۇپمۇ ئوتتۇرا شەرق، ئوتتۇرا ئاسىيا، ئافرىقا دۆلەتلەرنى بۇ سەپكە تارتىپ كىرىپ، ئورتاق مەنپەئەت چەمبىرى شەكىللەندۈرۈپ، خەلقئارا تەرتىپنى پۈتۈنلەي ئاستىن-ئۈستۈن قىلىشقا تىرىشىۋاتقانلىقى ۋە بۇنىڭكى ۋاقتىدا توختىتىلمىسا، پۈتكۈل ئىنسانىيەتنىڭكى ئورتاق مۇقەددەراتىغا ناھايىتى چوڭ تەھدىتلەرنى ئېلىپ كېلىۋاتقانلىقى ۋە بۇ پەقەتلا ئۇيغۇرلارنىڭكى ئىرقىي قىرغىنچىلىق مەسىلىسى ئەمەس، پۈتۈن دۇنيانىڭ ئورتاق شەكىلدە قارشىلىشى لازىم بولغان بىر مەس چوڭ مەسىلە ئىكەنلىكىنى كۆرسىتىپ ئۆتكەن بولدۇم. ئۇيغۇر كىشىلىك ھوقۇق فوندىدىن ئەنۋەرجانمۇ مۇناسىۋەتلىك خەۋەرلەر ۋە ئىلمىي دوكلاتلارنى مەنبە قىلغان ئاساستا ئۇيغۇر قىرغىنچىلىقى ۋە مەجبۇرىي ئەمگەكنىڭ نىشانىغا ئايلانغان ئۇيغۇرلار ھەمدە خىتاينىڭ بۇ رايوننى مۇتلەق مۇستەملىكىسىگە ئايلاندۇرۇش ئۈچۈن قىرغىنچىلىق قەدىمىنى تېزلەتكەنلىكى ھەققىدە مەلۇمات بەرگەن. مەن بۇ پۇرسەتتە يېشىل ئېنېرگىيە ھەقىقەتەن يېشىلمۇ دېگەن سوئال بىلەن تېمامنى باشلاپ، ۋەتىنىمىزنىڭ مۇستەملىكە زېمىن ئىكەنلىكى، خىتاي ھۆكۈمىتى بۇ مۇستەملىكە زېمىننى ئاسسىمىلياتسىيە قىلىش ئۈچۈن مەجبۇرىي ئەمگەك ئارقىلىق يۈز مىڭلىغان ئۇيغۇر قىز ئاياللىرىنى خىتاي ئۆلكىلىرىگە يۆتكەپ ئىشلەتكەنلىكى، بۇ مەجبۇرىي ئەمگەككە قارشى قوزغىغان ئۈرۈمچىدىكى بەشىنچى ئىيۇل نامايىشى قانلىق باستۇرۇلۇپ، خىتاينىڭ ئاخىرقى لايىھە يەنى قىرغىنچىلىق يولىنى تاللىغانلىقى، لاگېردىن باشقا يەنە ئۇيغۇرلارنىڭ مەھەللە يۇرتىنى چېقىپ تاشلاپ، خىتاي ھۆكۈمىتى مىليونلىغان ئۇيغۇرلارنى چۆل- باياۋانلارغا سېلىنغان غايەت زور كۆلەمدىكى زاۋۇت ياتاقلىرىغا مەجبۇرىي كۆچۈرۈپ ئىشقا سالىدىغانلىقى، بالىلىرىنى بولسا يېتىملار لاگېرىغا سولاپ قويىدىغانلىقى، ئەنە شۇ مىليونلىغان ئۇيغۇرلار ھەقسىز ئىشلەپچىقارغان مەھسۇلاتلاردىن خىتاي ھۆكۈمىتى دۇنيا بازىرىنى مونوپول قىلىۋاتقانلىقىنى سان-سىپىرلار ۋە دوكلاتلارنى مەنبە قىلىپ چۈشەندۈردى.
لاگېر شاھىتى ئۆمەر بەكئالى مەھبۇس كىيىمىنى كىيىپ، پۇت-قوللىرى كىشەنلەنگەن ھالدا خىتاينىڭ تۈرمىسىدە تارتقان قىيىن قىستاقلىرىنى كۆز ياشلىرى بىلەن تەسۋىرلەپ بەرگەندە پائالىيەتكە قاتناشقۇچىلار ناھايىتى قايغۇرغان لاگېر شاھىتى ئۆمەر بەكئالىمۇ رادىيومىزنىڭ زىيارىتىنى قوبۇل قىلىپ بۇ ھەقتىكى تەپسىلاتلارنى بىز بىلەن ئورتاقلاشتى قىرىق سەككىزدىن ئارتۇق مەملىكەتلەردە شىركەتلىرى بار يېشىل ئېنېرگىيە ھاسىل قىلىدىغان بۇ چوڭ شىركەت نۇرغۇن دىرېكتورلىرى، مۇدىرلىرى، دۇنيانىڭ ھەر قايسى ئۆلكىلىرىدىكى باش مەسئۇل خادىملىرىنىڭكى يىغىلىشى بىلەن ئۆتكۈزگەن بۇ گۇۋاھلىق يىغىنى ناھايىتى مۇۋەپپەقىيەتلىك بولدى. ئۆزەمنىڭ ئەرلەر كامپلاردا بولۇۋاتقان كۈندىلىك ھايات ۋە ئۇنىڭ ئىچىدىكى ئورگانلارغا ئېلىنىشقا ئەپكېتىلىۋاتقان ياشلار ھەم شۇنداقلا ئەمگەك قۇللۇقلىرىغا ئەكىتىپ بارغان ئۇ كامپا ئىچىدىكى كەچمىشلىرىمىزنى ئاڭلاتقاندىن كېيىن ئىرقىي قىرغىنچىلىق ئەپ باراتقان بىر دۆلەت بىلەن تىجارەت قىلىۋاتقانلىقىغا ۋە شۇ بولۇپمۇ بىز ھەر ئۇيغۇر قېرىنداشىمىزنىڭ قان جان بەدىلىگە كېلىۋاتقان بۇ قۇياش ئېنېرگىيە تاختىسىنى تىجارىتىنى قىلىۋاتقانلىقىغا ناھايىتى بىر خىل خىجىللىق ھېس قىلىپ، بۇندىن كېيىن ۋە بۇنىڭدىن قاتتىق سەگەك تۇرۇپ، ھەر قانداق سودا مۇئامىلىلىرىدە مۇمكىن قەدەر مۇشۇ خىتاي بىلەن بولغان مۇشۇ سودا ئالاقىلىرىنى ئاستا ئاستا باسقۇچلارغا بۆلۈپ توختىتىشنى بىلدۈردى. لاگېر شاھىتى قەلبىنۇر سىدىقنىڭ بۈگۈنكى پائالىيەت ھەققىدە مەلۇمات بېرىشىچە، شىركەت مەسئۇللىرى ۋە قاتناشقۇچىلار لاگېر شاھىتلىرىنىڭ گۇۋاھلىق. قىنى يۈزتۇرانە ئاڭلىغاندىن كېيىن كۆز ياشلىرىنى تۇتالمىغان كۈن تاختا تىجارىتىدە بۇندىن كېيىن تېخىمۇ قاتتىق دىققەت قىلىدىغانلىقىنى بىلدۈرۈشكەن.
كۈنتاش قۇياش ئېنېرگىيە شىركىتىنىڭ باش ئىشخانىسىدا يۈزلىگەن تىڭشىغۇچىلارغا ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقى ۋە مەجبۇرىي ئەمگەك توغرىسىدا گۇۋالىق بەردىم. يەنە بۇ گۇۋالىقتا ۋەتىنىمىز شەرقىي تۈركىستان، شۇ ئۇيغۇرستاندا لاگېرلاردىكى قىرىلىۋاتقان ئۇيغۇر خەلقىمىزنىڭ قانداق دەپسەندىچىلىككە ئۇچراۋاتقان، قانداق شەكىللەردە قىرغىنچىلىق بولۇۋاتقان، ئاندىن كېيىن شۇ جايدىكى مەجبۇرىي ئەمگەكلەرنىڭ قانداق بولۇۋاتقانلىقى ۋە ئۆزەم كۆزۈم بىلەن كۆرگەن، ئۆزەم شاھىت بولغان ئىشنى مىسال كەلتۈرۈپ تەپسىلىي چۈشەندۈردۈم. سوئال-جاۋابلار بولدى، ئۇلار ئۆزىنىڭكى سوئاللىرىنى سورىدى، كۈنتاش شىركىتىنىڭ مەسئۇللىرى ۋە يىغىن قاتناشقۇچىلىرى خىتايدا ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقى ۋە مەجبۇرىي ئەمگەكنىڭ بارلىقىنى ئاڭلىغان بولسىمۇ بۇ قېتىم لاگېر شاھىتلىرىنىڭ گۇۋاھلىقىنى يۈزتۇرانە ئاڭلىغاندىن كېيىن ئۇيغۇرلارنىڭ بېشىغا كەلگەن بۇ پاجىئەلەردىن قاتتىق چۆچۈگەنلىكىنى بۇنىڭدىن كېيىن ئۆزلىرىنىڭ مەجبۇرىي ئەمگەك مەھسۇلاتلىرىدىن قانداق ساقلىنىدىغانلىقى ھەققىدە يېڭىدىن پىلان پروگرام تۈزىدىغانلىقىنى ۋە گوللاندىيەدىكى ئۇيغۇر تەشكىلاتلىرى بىلەن داۋاملىق ئالاقە قىلىپ تۇرىدىغانلىقىنى ئېيتىشقان.
گۇۋالىقتىن كېيىن بىز يەنە سۆھبەتلەردە بولدۇق. بۇ سۆھبەت جەريانىدا بىر نەچچە ياش شىركەت قۇرغان ياش ئاشۇ لىدىرلار بار ئىكەن، ئۇلارمۇ يېنىمىزغا كەپ بىزدىن نۇرغۇن سوئاللارنى سورىدى. مېنىڭ سۆزلىرىم گۇۋالىقنى ئاڭلىغاندىن كېيىن ئۇلارمۇ ئۆزىنىڭكى شۇ خىتاي بىلەن بولغان خىتاينىڭ ماللىرىنى بايقۇت قىلىش ھەققىدە ۋەدىلەرنى بەردى ھەم شۇ سودىنى قىلمايدىغانلىقىغا ئېنىق ئىپادە بىلدۈردى.
پائالىيەت ئاخىرىدا بەزى قاتناشقۇچىلار قەلبىنۇر ۋە ئۆمەر بەكئالىلارنىڭ يېنىغا كېلىپ خاتىرە سۈرەتكە چۈشۈپ بۇندىن كېيىن خىتاي مېلىنى سېتىۋالمايدىغانلىقىنى بىلدۈرۈشكەن بۇ پائالىيەتكە كۈنتاش شىركىتىنىڭ گوللاندىيە تارمىقىدىكى ئىشچى خىزمەتچىلەردىن باشقا يەنە شۋېتسارىيەدىكى شىركەت ۋەكىللىرى ۋە ياۋروپا دۆلەتلىرىدىكى ھەرقايسى تارماقلىرىنىڭ مەسئۇللىرى گوللاندىيەنىڭ بانكىچىلىق ۋە ئىقتىسادىي كومىتېتلىرىنىڭ ۋەكىللىرىمۇ قاتناشقان كۈنتاش شىركىتى بىر مىڭ توققۇز يۈز ئوتتۇز سەككىزىنچى يىلدىن باشلاپ قۇم شېغىل ئاسفالت قۇرۇلۇش ماتېرىياللىرىدىن تارتىپ دۇنيادا قىزىق تېما بولۇۋاتقان يېشىل ئېنېرگىيە مەنبەسى بولغان كۈن تاختا قۇرۇلۇشلىرىغىچە كۆپ ساھەدە تىجارەت قىلىدىغان بولۇپ بەش مىڭدىن ئارتۇق ئىشچى خىزمەتچىسى بولغان بۇ شىركەتنىڭ

يېقىنقى بىر قانچە كۈندىن بۇيان، خىتاينىڭ ئىستانبۇل كونسۇلخانىسىنىڭ سابىق باش كونسۇلى سۈي ۋېينىڭ بەش يىل بۇرۇن ئۇيغۇر رايونىدا قۇرۇلغان يىغىۋېلىش لاگېرلىرىنى ئاقلاپ ئېيتقان سۆزلىرى ئىجتىمائىي تاراتقۇلاردا قايتا كۈن تەرتىپكە كەلگەن. تۈركىيەدىكى ئەڭ چوڭ پۇتبول كوماندىسى بولغان گالاتاساراي كۇلۇبىنىڭ كاپىتانى كەرەم ئاكتۈرك ئوغلى قاتارلىق داڭلىق شەخسلەر ۋە نۇرغۇن تورداشلار خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ، ئىسلامنى كېسەللىك دەپ مۇئامىلە قىلغانلىقىغا قاتتىق رەددىيە قايتۇرغان. تۆۋەندە تۈركىيەدە تۇرۇشلۇق ئىختىيار مۇخبىرىمىز ئارسلان بۇ ھەقتە تەپسىلىي مەلۇمات بېرىدۇ.
بۇنىڭدىن بەش يىل ئىلگىرى خىتاينىڭ ئۇيغۇرلارنى لاگېرلارغا كەڭ كۆلەمدە قامىشى خەلقئارانىڭ ئەيىبلىشىگە ئۇچراشقا باشلىغاندا، خىتاينىڭ ئىستانبۇلدىكى سابىق باش كونسۇلى سۈي ۋېي ئۇيغۇر دىيارىدىكى يىغىۋېلىش لاگېرلىرى ۋە ئۇيغۇرلار ئۈستىدىن يۈرگۈزۈلۈۋاتقان زۇلۇم ۋە ئاسسىمىلياتسىيە سىياسىتىنى ئاقلاپ تۈركىيە دېمىرئۆرەن خەۋەر ئاگېنتلىقىدا سۆزلىگەن سۆزىدە يىغىۋېلىش لاگېرلىرىدا مېڭە يۇيۇش ئېلىپ بېرىلىۋاتقانلىقىنى يەنى رادىكال چۈشەنچىنىڭ تەسىرىگە ئۇچرىغان كىشىلەرنىڭ نېرۋىسىنىڭ كېسەل ئىكەنلىكىنى ئىپادىلىگەن شۇنىڭدەك بىز قۇرغان مەكتەپلەردە ئىختىيارىي داۋالاش بىلەن تەمىنلەيمىز دېگەن ئىدى گەرچە ئۇ بۇ سۆزلەرنى بىر قانچە يىل ئىلگىرى بايان قىلغان بولسىمۇ ئەمما يېقىندا تۈرك مىللىي پۇتبول ماھىرى كېرەم ئاقتۈرك ئوغلىنىڭ خەلقئارا ئىجتىمائىي تاراتقۇسى ئېكستە سۇي ۋېينىڭ بۇ قېتىملىق سۆزلىرىنى قايتىدىن تارقىتىپ ئىنكاس يېزىشى بىلەن تەڭ تۈركىيە ئىجتىمائىي تاراتقۇلىرى ۋە باشقا خەلقئارالىق تاراتقۇلاردا قاتتىق تەنقىدىي ئىنكاسلار يېزىلدى تۈركىيەنىڭ مىللىي پۇتبولچىسى شۇنداقلا تۈركىيەدىكى ئەڭ چوڭ پۇتبول كوماندىسى بولغان گالاتاساراي كۇلۇبىنىڭ كاپىتانى كەرەم ئاقتۈرك ئوغلى ئۆزىنىڭ بەش يۈز سەكسەن ئالتە مىڭ ئەگەشكۈچىسى بولغان ئېكس رەسمىي ھېسابى ئارقىلىق خىتاينىڭ ئىستانبۇلدىكى سابىق باش كونسۇلى سۇي ۋېينىڭ لاگېرغا قامالغانلارنىڭ نېرۋىسى كېسەل دېگەن سۆزىنى ئەيىبلىدى ۋە رەددىيە قايتۇرۇپ كېسەللىك بولغان ئۇلارنىڭ مېڭىلىرى ئەمەس بەلكى ئەسىل كېسەللىك ئىنسانلارنى ئائىلىلىرىدىن مەجبۇرىي ئۇزاقلاشتۇرۇپ يىغىۋېلىش لاگېرلىرىغا سولاپ قويغان قىرغىنچىلىق زېھنىيىتى دەپ تەنقىد قىلدى. كەرەم ئاقتۈرك ئوغلى ئېكس ئارقىلىق ھەمبەھىرلىگەن يازمىسىدا ئۇيغۇر قىرغىنچىلىقى دېگەن ئاتالغۇنى يازمىسى بىلەن بىرلىكتە ھەمبەھىرلىدى تۈركىيەنىڭ مىللىي پۇتبولچىسى كەرەم ئاقتۈرك ئوغلىنىڭ بايانلىرى تۈركىيەنىڭ يېڭى شافاق گېزىتىنىڭ ئون بىرىنچى فېۋرال كۈنىدىكى سانىدا كەرەم ئاقتۈرك ئوغلى شەرقىي تۈركىستاننىڭ ئاۋازى بولدى. خىتاي دىپلوماتقا تارىخىي جاۋاب دېگەن تېمىدا ئېلان قىلىندى. بىز بۇ ھەقتە پىكىر قاراشلىرىنى ئېلىش ئۈچۈن مەركىزى ئىستانبۇلدىكى دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى ۋەقپىسى رەئىسى ئابدۇرېشىت ئابدۇلھەمىد ئەپەندى بىلەن سۆھبەت ئېلىپ باردۇق. ئابدۇرېشىت ئابدۇلھەمىد ئەپەندى بۇ ھەقتە توختىلىپ مۇنداق دېدى.
ئەلدىكى شەرقىي تۈركىستانلىق تەشكىلاتلارنىڭكى ئېلىپ بارغان پائالىيەتلىرى، كۈرەشلىرى ۋە پىداكارلىقلىرىنىڭكى بىر نەتىجىسى ۋە بۇنىڭغا خىتاينىڭ بىر جاۋاب بېرىش مەجبۇرىيىتىدە قالغانلىقىنىڭكى بىر ئىپادىلىنىش شەكلى دېيىشكە بولىدۇ. چۈنكى مەيلى ياۋروپا ئىتتىپاقى بولسۇن، ئامېرىكا، كانادا، ياپونىيە، ئاۋسترالىيە، ئەنگلىيە، تۈركىيە قاتارلىق بۇ دۆلەتلىدە نۇرغۇن تەتقىقاتچىلارنىڭ تەتقىقاتلىرى ئېلىپ بېرىلدى، پارلامېنتلىرىدا قانۇنلار قوبۇل قىلىندى، ئۇنىڭدىن كېيىن ئەنگلىيەدىكى مۇستەقىل ئۇيغۇر سوتىدا خىتاينىڭكى شەرقىي تۈركىستاندا ئىرقىي قىرغىنچىلىق ۋە ئىنسانلىققا قارشى جىنايەت ئىشلەۋاتقانلىقىغا ھۆكۈم قىلىندى. مۇشۇنداق بىر شارائىتلار خىتاينى سىياسىي، ئىقتىسادىي ۋە دىپلوماتىيە جەھەتتىن قىستاۋاتقان بىر ۋەزىيەت ئوتتۇرىغا چىقتى. بۇ ۋەزىيەتتە خىتاي ئۆزىنىڭكى جىنايىتىنى ئاقلاش ئۈچۈن مۇشۇنداق بايانلىنى، باياناتلىنى بېرىپ، شەرقىي تۈركىستاندىكى ئېلىپ بېرىۋاتقان پائالىيەتلىرىنىڭكى پەقەت دىنىي رادىكاللىققا ۋە بۆلگۈنچىلىككە تاقىلىدىغان بوغانلىقىنى دېيىش ئارقىلىق ئۆزىنى ئاقلاشقا تىرىشىش مەجبۇرىيىتىدە قالغانلىقىنى بۇ يەردە كۆرۈۋالالايمىز. ھەم مۇشۇلارنىڭكى ئومۇميۈزلۈك قىلىپ ئېيتقان ۋاقتىمىزدا خىتاي شەرقىي تۈركىستان مەسىلىسىدە ھېچقانداق قىلىپ ئۆزىنى ئاقلىيالمايدىغان بىر يولغا گىرىپتار بولغانلىقى ۋە ئۆزىنىڭ جىنايىتىنى ئېتىراپ قىلىپ خاتالىقىنى تۈزىتىپ ئۇ يەردىكى ھەقسىز تۈرمىلاردا، لاگېرلاردا يېتىۋاتقان ئىنسانلارنى قويۇپ بېرىپ، ئۇلاردىن بىر خەلقئارانىڭ ئالدىدا كەچۈرۈم سوراشقا ئوخشاش مۇشۇنداق شەرقىي تۈركىستان خەلقىنىڭ ئۆزىنىڭ ھەق ھوقۇقىنى ئۆزىگە تاپشۇرۇپ بېرىش ۋە ئۇ يەردىكى خەلقنىڭ ھۆر، ئەركىن ياشاش ھەققىنى تونۇشتىن ئىبارەت مۇشۇنداق بىر يولغا ماڭماي، ئۆزىنىڭكى جىنايىتىنى ئاقلىيالمايدىغانلىقىنى بۇ يەردە بىز بايان قىلىپ ئۆتىمىز.
بىز يەنە پىكىر قاراشلارنى ئېلىش ئۈچۈن مەركىزى ئامېرىكىدىكى ئۇيغۇر تەتقىقات مەركىزىنىڭ مۇدىرى ئابدۇلھەكىم ئىدرىس بىلەن سۆھبەت ئېلىپ باردۇق ئابدۇلھەكىم ئىدرىس ئەپەندى بۇ ھەقتە توختىلىپ مۇنداق دېدى. تۈركىيەدە بۇ قېتىم گالاتاساراي پۇتبولچىسى كېرىم ئاقتۈرك ئوغلىنىڭ ئىنكاس قايتۇرۇشى بىلەن قايتىدىن كۈن تەرتىپكە كېلىپ ناھايىتى چوڭ تەسىر قوزغىدى. بۇنىڭدىن مۇنۇ ئىككى نۇقتىنى كۆرۈۋېلىش مۇمكىن، بىرىنچىدىن، خىتاينىڭ شەرقىي تۈركىستاندا يىغىۋېلىش لاگېرلىرى قۇرغانلىقى ۋە ئۇيغۇرلارنىڭ ئېتىقادى ۋە مىللىي كۈلتۈرىنى كېسەللىك دەپ قاراپ، ئۇلارنى يوقىتىش سىياسىتى يۈرگۈزگەنلىكى بىر ئەمەلىيەت. بۇنى خىتاي تەرەپ ھەرقانچە قىلسىمۇ ئىنكار قىلالمايدۇ. ئوتنى قەغەز بىلەن ياپقىلى بولمايدۇ. ئىككىنچىدىن، داڭلىق شەخسلەرنىڭ زۇلۇمغا قارشى ئاۋاز چىقىرىشى ھەر قاچان كۈچلۈك تەسىر پەيدا قىلىدۇ. مېنىڭچە، تۈركىيەدە ھۆكۈمەت ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقىغا قارىتا سۈكۈتنى ساقلاۋاتقان بىر ۋەزىيەتتە، داڭلىق پۇتبولچىلار، سەنئەتچىلەر ۋە پائالىيەتچىلەرنىڭ ئاۋاز چىقىرىشى ئىنتايىن مۇھىم. مەن بۇ جاسارىتى ئۈچۈن كېرىم ئاقتۈرك ئوغلىنى تەبرىكلەيمەن ۋە تېخىمۇ كۆپ پۇتبولچىلارنى بۇ ھەققانىي سەپكە قېتىلىشقا چاقىرىق قىلىمەن.
تۈركىيە ئىي پارتىيىسىنىڭ مۇئاۋىن رەئىسى شۇنداقلا پارلامېنت ئەزاسى پروفېسسور كۈرشاد زورلۇ ئەپەندى ئىككى يۈز يىگىرمە توققۇز مىڭ ئەگەشكۈچىسى بولغان ئېكس رەسمىي ھېسابى ئارقىلىق خىتاينىڭ ئىستانبۇلدىكى سابىق باش كونسۇلى سۈي ۋېينىڭ سۆزلىرىگە رەددىيە قايتۇرۇپ مۇنداق دېگەن خىتاينىڭ ئىستانبۇلدىكى سابىق باش كونسۇلى سۈي ۋېينى شەرقىي تۈركىستان ۋە ئۇيغۇر تۈركلىرى توغرىسىدىكى قوبۇل قىلىشقا بولمايدىغان سۆزلىرى سەۋەبىدىن ئەيىبلەيمەن نەچچە يىلدىن بۇيان شەرقىي تۈركىستاندا پىلانلىق ھالدا داۋام قىلىۋاتقان ئاسسىمىلياتسىيە مەيلى مىللىي جەھەتتىن بولسۇن مەيلى مەدەنىيەت جەھەتتىن بولسۇن ئۇيغۇر تۈركلىرىنى يوقىتىشنى مەقسەت قىلىۋاتىدۇ خەلقئارا ساھەدە ئىسپاتلانغان بۇ ھەقىقەتلەر ئوچۇق تۇرسىمۇ خىتاي باش كونسۇلىنىڭ مەسئۇلىيەتسىزلىك بىلەن بەرگەن بايانلىرى دىپلوماتىك مۇناسىۋەتلەرنىمۇ سەلبىي جەھەتتىن تەسىرگە ئۇچراتماقتا بىز ئىي پارتىيىسى بولۇش سۈپىتىمىز بىلەن قانۇن ۋە ئادالەتتىن ئۇزاق بۇ پوزىتسىيەگە قارشى ھەر ۋاقىت شەرقىي تۈركىستاننىڭ يېنىدا تۇرىمىز ۋە ئۇلارنىڭ ھەق ھوقۇقلىرىنى قوغداشنى داۋاملاشتۇرىمىز ئېكس ئىجتىمائىي تاراتقۇسىدا ئۈچ يۈز يىگىرمە بەش مىڭ ئەگەشكۈچىسى بولغان تۈرك ژۇرنالىست مەھمەت ئەلى ئۆنەل ئەپەندىمۇ سۇيۋېيگە رەددىيە قايتۇرۇپ مۇنداق دېگەن، خىتاينىڭ ئىستانبۇلدىكى سابىق باش كونسۇلى سۇيۋېينىڭ قارىشىچە، شەرقىي تۈركىستاندىكى جازا لاگېرلىرىدا مەجبۇرىي قامالغان ئۈچ مىليون ئەتراپىدىكى ئۇيغۇرنىڭ مېڭىسى كېسەللىككەن، خىتاي ھاكىمىيىتى ئۇزۇن يىللاردىن بۇيان ئۇيغۇرلارنى مەدەنىيەت قىرغىنچىلىقىغا دۇچار قىلىپ كەلمەكتە. مىللىي كىملىك ۋە ناماز ئوقۇش، روزا تۇتۇش دېگەنگە ئوخشاش دىنىي ئىبادەتلەرنى چەكلىگەن خىتاي ھاكىمىيىتى ئىنسانلارنى مىللىي كىملىكى ۋە دىنىي ئېتىقادى سەۋەبىدىن تۇتقۇن قىلىپ، لاگېر ۋە تۈرمىلەرنى توشقۇزدى ۋە ھەر خىل رەھىمسىزلارچە قىيىن قىستاق قىلدى. ھەددىدىن ئاشقان خىتاي كونسۇلى تۈركچە سۆزىدە لاگېرلاردا قىيناپ ئازابلىنىۋاتقان ئۇيغۇرلارنى ئۇلارنىڭ مېڭىلىرى كېسەل داۋالىتىۋاتىمىز دەپتۇ. ھەددىدىن ئاشقان بۇ دىپلوماتقا ھەددىنى بىلدۈرۈش كېرەك. تۈركىيە خالىمىغان كىشى دەپ جاكارلاپ، دۆلىتىگە دەرھال قايتۇرۇش كېرەك. خىتاينىڭ ئىستانبۇلدىكى سابىق باش كونسۇلى سۇي ۋېي بۇ سۆزلەرنى ئىككى مىڭ ئون توققۇزىنچى يىل بەشىنچى ئاينىڭ ئون تۆتىنچى كۈنى دېمىرئۆرەن خەۋەر ئاگېنتلىقىنىڭ مۇخبىرىنىڭ زىيارىتى جەريانىدا سۆزلىگەن ئىدى. ئۇنىڭ بۇ سۆزلىرى شۇ ۋاقىتتىمۇ قاتتىق نارازىلىقلارنى قوزغىغانىدى. تۈركىيەدىكى داڭلىق پۇتبولچى كېرەم ئاقتۈرك ئوغلىنىڭ